किञ्च पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम् पवित्रमोङ्काररुक्सामयजुरेव च पिता जनयिता अहमस्य जगतो माता जनयित्री धाता कर्मफलस्य प्राणिभ्यो विधाता पितामहः पितुः पिता वेद्यम् वेदितव्यम् पवित्रम् पावनम् ओङ्कारश्च ऋक्सामयजुः एव च